۽ جنهن زال جي گهر ۾ اهو هو، تنهن سندس نفس کي راڻيو ٿي ۽ دروازا بند ڪيائين ۽ چيائين ته اوري آ! چيائين ته الله جي پناهه گهريم، انهيء منهنجي نپائيندڙ يعني عزيز مون کي چڱي هنڌ رکيو آهي، هيء ڳالهه سچي آهي ته ظالم ڪامياب نه ٿيندا.